ان جيڪي عمل چڱا ڪن ٿا ۽ ايمان آڻين ٿا انهن کي جزا ڏين لهم مغفرة و رزق ڪريم انهن جي لاء مغفرت آهي انهن جي لاء رزق آهي هن ڌرتي تي به ان آخرت ۾ رزق ڪريم ٻاجهارو رزق آهي ۽ جيڪي الله تعالا جي آيتن کي عاجز ڪرڻ جي ڪوشش ٿا ڪن ۽ ان کي ڦٽائڻ جي ڪوشش ٿا ڪن انهن جي لاء وڏو عذاب پيو آهي هاڻي اهو پهرين ٻڌائي هاڻ فرمائي ته جيڪي علم وارا آهن اهي هيئن ٿا چون جيڪي ڪافر آهن سي هيئن ٿا چون علم وارا ڇا ٿا چون چي ته يريٰ الذين اوتوا العلم الذي انزل اليڪ من ربڪ هو الحق جيڪي علم وارا جن کي علم ڏنو ويو الله تعاليٰ ئي ڏنو آهي. اها به عجب جهڙي ڳالهه وري به وري وري اچي ٿي اها جن کي الله تعاليٰ وٽان علم مليو يعني جن کي علم ڏنو ويو هو جن به حاصل ڪيو هن کي مزو آيو لطف آيو اهي چون ٿا يريٰ الذين اوتوا العلم الذي انزل اليڪ جيڪو الله تعاليٰ وٽان نازل ٿيو آهي توهان جي رب وٽان من ربڪ تو تي نازل ٿيو آهي نبي هو الحق اهو حق آهي اهو پڪ پڪ يقين صحيح آهي ويهدي اليٰ صراط العزيز الحميد ۽ اهو ڏيکاري ٿو هدايت ٿو ڪري نيئي ٿو کڻي ٿو وڃي ڪهڙي تي رستي تي سڌو جيڪو صراط آهي صراط معني رستو پاٿ جيڪو عزيز جيڪو مائٽي آهي ۽ جيڪو حميد آهي جيڪو ساراهيل آهي ان ان جي يا چئجي الله جيڪو آهي عزيز ۽ حميد انهيء جي رستي تي کڻي ٿو وڃي. پوء اهي ٻيا معنيٰ هاڻ پڙهون ٿا. سائين پنهنجو تاج محمود امروٽي صاحب چئي ٿو، جن کي علم ڏنو ويو، سي سمجهندا آهن ته جيڪو قرآن تنهنجي پالڻهار وٽان تو ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي، تو ڏانهن يعني اي رسول الله صلي الله عليه وسلم محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم تو ڏانهن جيڪو نازل ڪيو ويو آهي، سو برحق آهي ۽ غالب ساراهيل الله جي واٽ ڏانهن رستو ڏيکاريندڙ آهي. عزيز الحميد، عزيز جي معنيٰ، عزيز معنيٰ سگهارو، طاقت وارو، عزيز، مائٽي، عزت وارو ۽ حميد، ساراهيل، جنهن جو شڪر ڪجي ۽ جنهن جي ساراهه ڪجي، جنهن جي تعريف ڪجي. انهيء جي رستي ڏانهن کڻي ٿو وڃي، ان جو ڪهڙو رستو آهي؟ ان جو اهو رستو آهي جيڪو قرآن ۾ آهي، جيڪو تورات ۾ هو، جيڪو انجيل ۾ هو، جيڪو زبور ۾ هو، جيڪو ويدن ۾ هيو، طريقو ئي ساڳيو آهي. پوء هاڻ ماڻهو اڳتي پوئتي ڪن ٿا ڳالهين کي هيڏانهن هوڏانهن ڪري ٿا ڇڏين، پر پوء طريقو اهو هڪڙو ئي آهي جيڪو حضرت آدم عليه السلام کان هلي ٿو اچي. پوء انهي ۾ جيڪا جيئن پنهنجو علامه آء آء قاضي صاحب چئي ٿو جيڪو جيئن سوسائٽي ايوالو ٿي ٿئي،

۽ پوء هر سال جيڪو حج ٿيندو هو پوء انهن منجهه حج جي انهن علائقن ۾ جي ماڻهو رسول الله صلي الله عليه وسلم اڳتي به وڃي پيو پنهنجي وعظ ڪرڻ جي لاء پنهنجي دين ايمان جي ٻڌائڻ جي ڳالهه ۽ ابو جهل جيڪو آهي سو ان جي اڳيان پويان پيو وڃي ته هي جيڪو اچي پيو ٻڌائي پيو اهو چريو اٿو هن جي ڳالهه نه ٻڌو هاڻي ڇا ڪجي

ڪل ممزق جڏهن ته ائين ذرو ذرو ٿي ويندا هليا ذري کان به ذرو وڌيڪ ذرو ٿي ويندا هليا پڻي ٿي ويندا هليا ني يعني تڏهن خاڪ ٿي ويندو خاڪستر ٿي ويندا هليا تنهن کان پوء جيڪو آ سو ٿي چوي ٿو هي چري ٿو چوي ته تئين وري پوء پيدا ڪيا ويندا هڪڙي ٻئي نموني سان هاڻي اهڙي هن جي ڳالهه مڃڻ کپي توهان کي افتريٰ علي الله ڪذبا هن الله تي ڪوڙ ٺاهيو آهي ڪي جن ٿيو آهي هن کي هاڻي اهو عقل وارا هي جيڪي آهن سي ائين، افتريٰ علي الله ڪذبا ام به جنة يا هُن کي ڪو جن لڳو آهي، جن آهي، مجنون ٿيو آهي، جن، جن ماڻهوء کي ٿيندو آهي اهو مجنون ٿيندو، مجنون معنيٰ چريو آهي. هاڻي اهو هو چون ٿا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد هاڻي الله تعاليٰ وٽان هي جواب ٿو چئي، هتي ڪونه ٿو چئي قل پر هتي چئي ٿو بل الله تعاليٰ پنهنجي طرفان جواب ان جو ڏئي ٿو ڇڏي. هن ڪافر جيڪو آهي انهيء جي انهيء دعويٰ ته هي چريو آهي ۽ هن جي ڳالهه نه ٻڌو ۽ هي ائين آهي، انهيء جي جواب ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو، بل الذين لا يؤمنون بالاخرة جيڪي آخرت ۾ ايمان نه ٿا رکن، في العذاب بالاخرة في العذاب اهي عذاب ۾ آهن وڏي ۾ هن ڌرتي تي به عذاب ۾ آهن ۽ آخرت ۾ به وڏي عذاب ۾ ٿيندا وضلال بعيد ۽ وڏي گمراهي پري پراهين گمراهي ۾ آهن يعني گمراهي به گمراهي جهڙي يعني تمام پراهين گمراهي جنهن کي چئجي بعيد پري واري گمراهي انهي ۾ هي ڦاٿل آهن هن کي عقل ڪونهي ته ڀئي اها هي جو ڪنهن يعني ڪنهن جنهن توهان کي پيدا ڪيو آهي هو توهان کي وري جياريندو وري حساب وٺندو اها ڳالهه جيڪا جيڪي جن جي ڪافر اڄ تائين قيامت تائين جيڪي به مسئلا پيدا ڪري سگهن ٿا سوال ڪري سگهن ٿا آبجيڪشنز ڪري سگهن ٿا اسلام جي خلاف ان سڀ هتي ان زماني ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي زماني ۾ قريشن ۽ ٻين ماڻهن ڪيا ۽ اهي جيڪي آهن سي هتي لکيا پيا آهن ڪتاب ۾ ان جا جواب هن ۾ ئي لکيا پيا آهن ان ئي ڪتاب ۾ اهي انهن جا اعتراضات لکيا پيا آهن انهن جا وري جواب به لکيا پيا آهن هتي سڄي ڳالهه لکي پئي آهي هن قرآن ۾

فرمائي ٿو ته ڏٺو نه اٿن ڇا افلم يروا ڏسن نٿا ڇا ڏٺو نه اٿن ڇا اليٰ ما بين ايديهم جيڪو انهن جي اڳيان آهي يا انهن جي جيڪو پٺيان آهي وما خلفهم من السماء والارض آسمانن ۾ ۽ زمين ۾ جيڪي آهي اهو انهن ڏانهن نظر نٿا ڪن جيڪي سندن اڳيان ۽ جيڪي سندن پويان آسمان ۽ زمين مان بڻايو ويو آهي سو غور ڪري نه ڏٺائون ڇا جو ترجمو ڪيو آهي سائين، جيڪڏهن گهرون ته کين زمين ۾ ڳهائي ڇڏيون. يعني زمين ڦاٽي پئي هليا وڃن، ڌرتي دٻي وڃي غرق ٿي وڃن هليا. گهڻئي ماڻهو غرق ٿا ٿين جتي ڪٿي هاڻي کائي ٿي وڃي ڌرتي. ان نشا نخسف بهم الارض.

ٻاڏائيندڙ، هر هر الله تعاليٰ کان دعا گهرندڙ جيڪو آهي سو انهي جي لاء هنن ۾ آيتون آهن يعني هن ۾ ڪافرن جي لاء آيت ڪونهي هن جي لاء انهن جي لاء آيتون آهن هن ۾ انهن لاء نشانيون آهن جيڪي الله کي ٻاڏائين ٿا جيڪي الله کي مڃين ٿا سڄو قرآن ڄڻ ائين آهي جيڪو مڃي ٿو ان کي هن مان فائدو آهي يضل به ڪثيرا ويهدي به ڪثيرا وما يضل الا الفاسقين الذين

هو ڏٺائين قرآن ته جلال چيائين ته بس هي قرآن ته اهو ئي سڄي ڳالهه آهي. ڏسن ٿا هو هيڏانهن ويچاري مريم جميله هئي مائي جيڪا يهودي جي گهر ۾ پيدا ٿي وري بس هن جو روح الله تعاليٰ خلقي اهڙو ڇڏيو جو ايمان تي هيو بس اٿڻ شرط اهڙي نموني سان اسانجي ويچاري ايني مري شمل جيڪا آهي سا هڪ مومن عورت هئي پاڻ رب پاڪ کي خبر آهي ته هو ڪيترو پر اسلام جي لاء جيڪو هن ڪم ڪيو آهي اسلامي تصوف تي اسلامي ڳالهين تي ته اهڙا ماڻهو آهن جيڪو هڪر ڏسن ٿا ته ان جو روح بس اوڏانهن کڄي ٿو وڃي هليو اوڏانهن بس وڪامجي ٿا وڃن هليا پنهنجي پاڻ کي وڪڻي ٿا ڇڏين پنهنجو سڄي زندگي انهن ۾ صرف ڪري ٿا ڇڏين اهڙي قسم جا ماڻهو آهن اسان جو دوست آهي هڪڙو چار مون هينئر ڏٺو برونائي ۾ لبنان ۾ عيسائي پيدا ٿيو

پوء مون چيس مون اها ڳالهه آهي بس ته اهڙي نموني سان ٿين ٿا ماڻهو جڏهن هنن تي الله تعاليٰ هنن جو کولي ٿو سينو ۽ هنن لاء تڏهن اشارو ڪري ته هيء ڳالهه ائين آهي ولقد هاڻ هاڻي مثال ٿو ڏئي پنهنجو ٻن دائود عليه السلام ۽ حضرت يوس سليمان عليه السلام جو جن شڪر ڪيو نعمتون جي الله تعاليٰ جون هنن کي مليون ان تي شڪر ڪيائون پوء هنن کي الله تعاليٰ نوازيو پنهنجون نعمتون ڏنيائون ٻنهي بادشاهيون پوء انهن جي اولاد منجهان ڪي بادشاهه رهيا پوء وري انهن جي اولاد منجهان بادشاهن جيڪي بدمعاشيون ڪيون تمام گهڻيون پوء انهن کان بادشاهت کسجي وئي هلي فلسطين جي هڪ سؤ ورهيه سمجهو ته يونائيٽيڊ بادشاهت هئي ان کان پوء ٻئي الڳ الڳ ٿي ويون پنهنجو بنيامين جو اولاد هڪڙي پاسي بادشاهه ٿي هليو ته يهوداه جو اولاد ٻئي پاسي بادشاهه ٿي هليو، پوء هي پاڻ ۾ وڙهن، وري ٻاهران ٻيا به وڙهن، هي ٿئي هو ٿئي. پوء نيٺ اسيريا جو جيڪو موصل جو علائقو آهي هينئر، اتان هي پهرين بادشاهه آيو، جنهن مٿين وارن کي ختم ڪيو، پوء وري ٻيا ٻيو بادشاهه آيو بخت نصر جيڪو نبوخت نصر جيڪو بابل کان جنهن تنهن وري هيٿين کي غلام ڪيو، سڄي بادشاهت ختم ٿي وئي، پنج سؤ ڇهاسي قبل مسيح منجه جيڪو آهي سو ٽيمپل جيڪو حضرت سليمان عليه السلام ٺاهيو اهو سڄو برباد ٿي هليو پر هاڻي انهن جو بيان ٿو ڪري ٻنهي بادشاهن جو ٻه بادشاهه ان منجهان طالوت هن کان اڳ ۾ جيڪو الله تعاليٰ بادشاهه ڪيو اهو به حضرت بن يامين جي اولاد منجهان آهي

يا جبال ڇا چيوسون جبلن کي چيوسون يا جبال اوبي معه والطير اي جبل آئو ڳايو هن سان گڏجي هن سان مطيع ٿيو هن جا يعني جڏهن حضرت دائود عليه السلام جڏهن ڳائيندو هو پنهنجو تهليل هلل چئبو آهي ان کي زبور ۾ جيڪي نغما آهن حضرت دائود عليه السلام جا هو جڏهن ڳائيندو هو ته جبل ڳائيندو ان سان گڏ جبل Metaphorically به ڳائيندو مطلب ته جڏهن ماڻهو ڪو ويٺو آهي ته جبل ۾ پڙاڏو ايندو هڪڙي اها معنيٰ آهي پر الله تعاليٰ جيڪڏهن حڪم ڪري جبل کي جبل ڳائي ڇو نه سگهندو الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته ڳائيندو الله تعاليٰ چئي ٿو مون حڪم ڪيو ته ڳاء جو جبل به ڳائيندو. جبل کي ڪهڙي بادشاهي آهي. جبل اهو بس آهي جو نه ڳائي. جبل ڳائي. وري چئي اوبي معه والطير طير کي وحوش جيڪي پکي جيڪي پکڻ جيڪي آهي انهن کي حڪم ڪيوسون ته ڳايو. پوء يا اهي ڳائيندا يا اهي حيران ٿي ٻڌندا. پوء حضرت دائود عليه السلام جي وقت ڳائيندو ته جبل جيڪي آهن سي ٻڌندا

انهن وڃي حضرت دائود عليه السلام لکيو پوء انهي دائود عليه السلام پنهنجو جيڪي ٺاهيا پنهنجا نغما اهي جيڪي انهن منجهه چوراسي نمبر جيڪو آهي تنهن منجهه بڪت بڪت مبارڪ جي تعريف ڪئي اٿس ته تنهنجو گهر يا الله تنهنجو گهر ڪهڙو سهڻو آهي انهي منجهه پوء هاڻي ڪافر جي گهر چوندا آهي اهو بڪ الاء ڇا آهي الاء ڳالهه ڪيا اسانکي سمجهي ان جي تفصيل ۾ لکيو چوندا اسانکي سمجهي ڪونه ته هي ڇا آهي معنيٰ

سو دس از ابائوٽ بيت الله بڪ وي بڪت مبارڪ ڪهڙيون نه وال واديون تنهنجون سهڻيون آهن ڪهڙا نه جبل تنهنجا سهڻا ڪهڙو نه تنهنجو گهر سهڻو آهي ڪيئن پکي آهن ڪيئن هي ڳالهه آهي هيء ڳالهه آهي تمام سهڻو هڪڙو ٺاهيو اٿس نغمو حضرت دائود عليه السلام پر اهو ساڳيو دائود پوء ڀڄي جان ڇڏائين پوء وري طالوت عليه السلام جڏهن مري ويو ويچارو پوء وري آيو

جو ويٺو پراپرٽيون ڏي ماڻهن کي. هو چئي ٿو جيڪو منهنجي طريقي تي هلندو ان کي آئون ڏيندس. حضرت ابراهيم سان واعدو ڪيائين، حضرت ابراهيم جي اولاد سان واعدو ڪيائين ته هيء اولاد آهي حضرت ابراهيم عليه السلام جو. هي عرب جيڪي آهن فلسطيني جيڪي آهن حضرت ابراهيم عليه السلام جو اولاد آهن. ته جيڪي نافرمان ٿيا انهن کي ڪڍي ڇڏيائين تڙي ڇڏيائين. پوء تئين تڙيل هيو هيترا هزار سال.

پٽ پٽاٽا بائين انداز سان ڪڙيون ٺاهي ان جون سوڙهيون اهڙي نموني سان نرم ڪري ڏنوسون جو ان لاء آسان ٿي ويو يعني هو بليڪ اسمٿ هيو دائود عليه السلام ريڍارو ننڍي هوندي ريڍون چاريندو هو وڏو ٿيو وري اهو ڪندو هو زرهون ٺاهيندو هو جنهن سان سيني تي جيئن تلوار اثر نه ڪري سگهي اهي ٺاهيندو هو

بما بما تعملون بصير آئون ان کي ڏسندڙ آهيان يعني جو ڪي ايئن ڪونه ڪو به سمجهي ته آئون جيڪي ڪريان پيو الله مون کي ڏسي ڪونه ٿو آئون باٿ روم ۾ ٿو وڃي ڪريان يا پنهنجو اتي لڪي ٿو وڃي ڪريان کڏ ۾ ٿو وڃي ڪريان ڪمري ۾ ڪوٺي ۾ ٿو ڪريان لڪي ٿو وڃي شراب پيان لڪي ٿو وڃي زنا ڪاري ڪيان بدمعاشي ٿو ڪريان هيڙي ٿو ڳالهه ڪريان هيڙي ٿو ڳالهه ڪريان رب پاڪ جيڪو ماڻهو ڏوهه گناهه ڪري اهو بخشائي جيڪڏهن نه بخشائيندو ته پوء ان جي سزا وڏي آهي. بخشائڻ وارو پاڻ بخشي، جيڪو بخشي، جنهن کي بخشي، پر ڪو فخر نه ڪري ته مون هي بدمعاشي ڪئي، مون هي ڪيو، مون هي ڪيو، مون هي شراب پيتا، مون هي ڪيا، ائين الائي ڇا ڪيا، مون هي ڪيا. وري ماڻهو پوء اهي فخر سان لکن ٿا. هاڻ آئون اڄ ڪتاب پڙهان پيو هڪڙو، پر جهڙا گل گلاب جا الاء ڇا لکيو آهي، بس جتي ڪٿي بس کائڻ پيئڻ جي گهڻي ئي ڳالهه آهي. کائي کائي پي ڍء ڪري مستي وري شراب پيئڻ جون گهڻيون ڳالهيون جتي ڪٿي بس شراب جي ڳالهه ضرور هن کي به چيم ته شراب تون ته پيئندو آهين چڪي پيئندو آهين چيائين آئون چڪي ڪونه پيئندو آهيان آئون بس ڍء ڪري پيئندو آهيان هي ڪري پيئندو آهيان پر اهڙيون ڳالهيون فخر سان ڪرڻ الله تعاليٰ کي پسند نه آهي الله تعاليٰ کان ماڻهو معافي گهري جيڪڏهن ڪو غلطي ٿي وئي هلي ته ڀئي ٺيڪ آهي غلطي ٿي الله تعاليٰ بخش ڪندو

هر م پيتم هي پيتم هو پيتم اڙي بڻ آيا پٽ تو پيتا ته وڃي ڌوڙ پاء ڀلا هڪ ته ڳالهه ڪرڻ جي مون ڪهڙي تو ضرورت توکي ان تي فخر ڪرڻ جي ڪهڙي ڳالهه آ تنهنجي واني بما تعملون بصير جيڪي تون ڪرين ٿو سو آئون ڏسان ٿو ويٺو منهنجي کي حڪم ڏنوسون ته ويڪريون زرهون بڻاء ۽ اندازي سان ڪڙيون ٺاهه ۽ اي دائود جي گهراڻي وارؤ اعملوا د آل دائود شڪرا وري اڳتي اچي ٿي آيت هن ۾ دائود جي چڱا ڪم ڪريو ڇو ته جيڪي اوهان ڪندا آهيو سو بيشڪ آئون ڏسندڙ آهيان جيڪو به جيڪو به ڪندو بادشاهه ٿو ڪري وڏو ماڻهو ٿو ڪري فقير ٿو ڪري ننڍو ٿو ڪري وڏو ٿو ڪري جيڪي به جيڪو ماڻهو ڪري ٿو سو الله تعاليٰ ڏسي ٿو

هر وقت جيڪو آهي تڪڙو عذاب ڏيندو رهان ته پوء ڌرتي تي ڪا به شيء نه رهيو هوندو ۽ هي ڇڏي ٿو ڇوٽ توهان کي ته توهان کي پاڻ ڦاسو پنهنجي ڪوڙڪيء ۾ ته ڪهڙي نموني سان بڇرايون ٿا ڪريو پوء ڪيئن الله تعاليٰ توهان کي هن کي حق ٿي ويندو توهان تي ۽ توهان کي موڪلڻ ۾ جهنم ۾ موڪلڻ جو سبب ٿيندو

ورواحها شهر. الله تعاليٰ سڻائو ڪري ڏي جيڪڏهن سفر ڪنهن جو جو هڪڙي مهيني جو سفر هڪڙي صبح واري وقت ۾ ٿي وڃي هليو ٻئي مهيني جو سفر شام واري وقت ۾ ٿي وڃي هليو ته هي عجب جهڙي ڳالهه مطلب ته الله تعاليٰ حڪم ڪري جيڪڏهن ڪنهن شيء کي جيئن آسمان زمين کي حڪم ڪري جيئن هوا کي حڪم ڪري الله کي حڪم ڪري ته پاڻ حڪم معنيٰ سليمان عليه السلام جي هوا ڪيئن سڻائي تي ٿي ۽ ڪهڙي نموني سان ان جو تخت هليو تي ڇا تي ٿيو يا ٻيڙو تي هليو جهاز تي هليو ولسليمان الريح غدوها شهر غدو هن جي هڪڙي هڪڙي جيڪا وک آهي صبح واري ان ۾ هڪڙي مهيني جو پنڌ پورو ٿي وڃي هليو رواحها شهر ۽ هڪڙي شام واري جيڪا سا

ڪاريگر جيڪي هئا جن ٽيمپل تي ٺاهيو جيڪو حضرت سليمان عليه السلام ٺاهيو پنهنجو عبادت گاهه وڏو پوء ان کان پوء وري محل ٺاهيائين جنهن جو ذڪر آهي ان منجهه سورت نمل منجهه ته پوء اهو ڪوئين جيڪا آئي ته اهو محل ۾ وٺي ويس ته اهو وري پاچو مٿي ڪيائين

ائين ڪونه ته هن جي ڪا طاقت هئي جو هو رڪيو روڪيو ويٺو هو جنن کي، نه الله تعاليٰ حڪم ڪيو انهن جن جنن کي اذن ڏنائين ته حڪم ڏنائين ته ائين هن جو چيو مڃيو بس هو چيو مڃيو ويٺا ويچارا ومن يزغ منهم عن امرنا ۽ جن ڪا نٽايو اٿئي اسان جي حڪم کان يعني چون ٿا اسين ڪونه ٿا ڪيون ڀلا ڪونه ٿا ڪيون ته پوء

۽ وڏا وڏا ٿانوَ برتن ٺاهيائون، وقدور راسيات، حوض ٺاهيائون، ڇا ٺاهيائون، عجب جهڙيون ڳالهيون ٺاهيائون، وقدور راسيات ۽ رڌڻ جا وڏا وڏا ديڳڙا ٺاهيائون، جو جنهن منجهه هيتري ڌرتي ۾ پيو هجي ۽ هيترو پيو رڌجي، جيئن اجمير شريف ۾ يا ٻين هنڌن تي وڏيون وڏيون ديڳيون رکيون هونديون آهن پوء انهي ۾ ماڻهو پنهنجو پچائيندا آهن جيڪي ماڻهن کي کارائيندا انهن وٽ هزار ماڻهو اچن ٿا انهن جي لاء ته قدور راسيات ۽ اتي فرمائين ته اعملوا آل داؤد شڪرا اي داؤد جي اولادؤ عمل ڪريو ۽ شڪر ڪيو چڱو عمل سٺو ڪريو ۽ شڪر به رب پاڪ جو قليل من عبادي الشڪور منهنجا ٻانها جيڪي آهن ان مان ٿورا آهن جيڪي شڪر ڪن ٿا هاڻي عجب جهڙي آيت آهي ۽ تمام سهڻي آيت آهي وقليل اعملوا آل دائود شڪرا اي دائود جي اولاد وارؤ يا اي دائود جي پويان هلندڙ پنهنجو ڪل آل شڪرا شڪر سان عمل ڪيو عمل به ڪريو ۽ شڪر به ڪريو ائين نه ڪيو ته عمل ڪريو وري ٿورو هڻو الله تي چيو آ سائين آ مون تنهنجي نماز پڙهي آ آ هجي ئي ڀلي ٿورو منهنجو نه نه نماز پڙهان ها ته ڇا ڪرين ها

اي مل عمل به ڪيو چڱا ڪم به ڪريو پر شڪر به رب پاڪ جو ڪيو جو هن توفيق ڏني آهي توهان کي ان عبادت ڪرڻ جي جيڪڏهن عبادت توفيق نه ڏئي ته ائين به گهمندا وتو جيئن ٻيا به گهڻا گهمندا ٿا وتن پاڪستان هندستان جو جيڪو آهي سو ميجارٽي ماڻهو نماز ڪونه ٿا پڙهن اسان وانگي سمجهو الله تي ٿورو ڪيو هو گهمندا وتن چيا سائين رب پاڪ پاڻهي ڄاڻندو رب پاڪ رب پاڪ ته ڄاڻندو پر تون پر ڪجهه ڀلا جيئن ته پاڻي ملندو هوس پر تون به ٿورو اڳ ڀري ٿيء وري اهو ڪونه ٿو پوء هاڻي آئون معنيٰ هن جي پڙهان ٿو ۽ هت ختم ٿو ڪريان پوء جنهن مهل مٿس هي پوء ٿا پڙهون موت جي خبر پنهنجو ان شاء الله پوء پڙهنداسون پوء چيو جيڪو گهرندو هو سو ان لاء ڪي قلعا قلعا ۽ مورتون ۽ حوضن جيڏا پيالا ۽ وڏيون ديڳيون جي نه چرنديون هيون